व्यवसायात्मिका
बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते समाधौ न विधीयते इदानीं त्रिचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् त्रयमपि मिलित्वा पश्यामः इदानीं पश्यतु प्रथमश्लोकं पठितुं वयं कर्तुं शक्नुमः खलु एकवारं पठामः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यभिपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कथम् एतस्य एक पदच्छेदं कृत्वा अग्रे कथं याम् इमाम् याम् इमां पुष्पितां
प्रवदन्ति अविपश्चितः प्रवदन्ति अविपश्चितः प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः नान्यदस्तीति न अन्यत् अस्ति इति वादिनः इदानीं वयं पदच्छेदं कर्तुं शक्नुमः याम् इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः अग्रिमश्लोकमस्ति कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यगतिं एकमेव हाँ। भोगैश्वर्यगतिं प्रति हाँ। इदानीं पश्यतु एतस्य अर्थं दृष्ट्वा अग्रिमश्लोकं हाँ। पश्यामः एतत् मिलित्वा एव श्लोकत्रयस्य अपि अर्थं मिलित्वा वक्तुं शक्नुमः इदानीं पश्यतु एतस्य अर्थः भवति इदानीं पद पदविषये वयं गतसप्ताहे चिन्तनं कृतवन्तः एतस्य तदापि एकवारं शीघ्रं पश्यामः याम् इति अस्ति याम् इत्युक्ते कीदृशपदमस्ति यत् शब्दस्य यत् शब्दः सर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचनं याम् इति अस्ति इमाम् इदं शब्दः सर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचनमस्ति अनन्तरं पुष्पिताम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गं द्वितीय एकवचनं वाचं वाच् शब्दः वयं पठितवन्तः किल वाच् शब्दः अस्ति चकारान्तशब्दः स्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचन वाच् इति अस्ति शब्दः किन्तु वाक् वाचौ वाचः इति रूपं प्रवदन्ति अं, क्रियापदमस्ति वद् इति अस्ति वद् इति अस्ति प्रा इति उपसर्गमस्ति अं, लेट् प्रथमपुरुष बहुवचनम् उत्तमम् हम्म. अवि अविपश्चितः अं, अविपश्चित् इति तकारान्तः शब्दस्य पुल्लिङ्गप्रथम प्रथम एकवचनं प्रथम बहुवचनं विपश्चितः
वेदवादरताः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम बहुवचन पार्थ सम्बोधन अन्यत् अकारान्त अन्य अन्यः इति अस्ति किल तस्य ओ सर्वनामशब्दः इति अस्ति अन्य एतद् मध्ये सर्व एतद् मध्ये नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथम एकवचनम् अत्र
वयं पश्यामः तस्मिन् न वयम् एतद् विषये पश्यामः अस्ति इति अस्ति वयं जानीमः एव लट् प्रथमपुरुष एकवचनं वादिनः वादिन् शब्दः वादिन् नकारान्तशब्दः पुल्लिङ्गप्रथमबहुवचनं कामात्मानः സ്വർഗപരാഹ അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ പ്രഥമ ബഹുവചനം ജന്മകർമ്മഫലപ്രദം ആകാരാന്ത സ്ത്രീലിംഗ ദ്വിതീയ ഏകവചനം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുളാം ആകാരാന്ത സ്ത്രീലിംഗ ദ്വിതീയ ഏകവചനം ഭോഗൈശ്വര്യ ഗതിം ഇകാരാന്ത സ്ത്രീലിംഗ ദ്വിതീയ പ്രതി ഇതി അസ്തി അവ്യയമസ്തി इदानीं सामान्यम् एकैकपदस्य अर्थं वयं जानीमः बहूनां पदानाम् अर्थम् अत्र जानीमः एव पार्थः इत्युक्ते हे अर्जुन हम्म? कामात्मानः हम्म। कामात्मानः इत्युक्ते विषये इच्छा अस्ति हम्म। काम आत्मानः विषये इच्छा येषां विषये आसक्ताः ये विषये इच्छुकाः ते वेदवादरताः वेदवाक्यानि विचारयन्तः वेदवादरताः वेदवाक्यं वेदे किं किम् अस्ति तद् मध्ये रतिं प्रकटयन्ति तदेव उत्तमं तदेव अस्ति तदेव करणीयम् इति ये वदन्तः सन्ति वेदवाक्यानि विचारयन्तः तस्य अर्थविचार तस्य चिन्तनम् इति न वेदे किं लिखितमस्ति तत् विषये वदन्तः स्वर्गपराः स्वर्गासक्ताः ये स्वर्गं पर तया इच्छन्ति इत्युक्ते स्वर्गं का स्वर्गकाम केषामस्ति ते अन्यत् इत्युक्ते इतरत् स्वर्गं गन्तुम् इच्छन्ति अथवा स्वर्गमेव आवश्यकम् इति चिन्तयन्ति तादृशाः अन्यत् अन्यजनाः न अस्ति इति अन्यजनाः के केचन जनाः स्वर्गं
ये ये न कामात्मानः कामात्मानः इति केवलं न अन्ये अत्र अन्यत् सर्वे परन्तु भिन्नभिन्न अस्ति न अत्र अन्य अर्थे वदति अत्र तेन सह सम तदेव अन्यत् इति तत्र पदम् उक्तं किल तस्य अत्र विवरणे तत्र अन्यत् इत्युक्ते इतरत् इतरत् इत्युक्ते अन्यजनः न अस्ति इति एव वदन्ति ते के केचन जनाः सन्ति स्वर्गमस्ति इति वदन्ति स्वर्गं गन्तव्यम् इति चिन्तयन्ति वेदे अस्ति इति वदन्ति अन्ये केचन सन्ति किमपि नास्ति इति वदन्ति द्विविधजनाः तद् तदेव ते एव अन्ये अन्यजनाः इति वदन्ति इत्युक्ते न विद्यते किमपि नास्ति इति वदन्ति तादृशजनाः वादिनः एवं वादं कुर्वन्ति तादृशजनाः वदन्तः सन्ति ते अविपश्चितः इत्युक्ते अविद्वांसः ते विद्वत् विद्वत्वं पाण्डित्यं नास्ति तादृशाः जन्मकर्मफलप्रदां जन्म कर्मफलप्र जन्म जननं सुखस्वरूपं कर्मफलं च प्रयच्छन्ति इत्युक्ते जन्म भवतु कर्म भवति चेत् तस्य फलं भवतु एतादृश जन्मकर्मफलं भवति चेत् किं भवति पुनः तेन जन्म भवति पुनः कर्म भवति पुनः जन्म एवं एतत् एव चक्रम् इति वदन्तः तादृशाः भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोग भोग ऐश्वर्यम् ऐश्वर्यम् इत्युक्ते आनन्दः सन्तोषः अथवा समृद्धिः श्रीः तत्र भोगैश्वर्यं
भोगवस्तूनां मध्ये भिन्नभिन्नवस्तूनि किमपि वस्तु भवितुम् इच्छा अस्ति तादृश केचन जनाः इत्युक्ते गृहम् अथवा अन्यत् किमपि वाहनम् अथवा धनम् एतादृशवस्तूनि आवश्यकमिति ये चिन्तयन्ति ते स्वामित्वस्य प्राप्तिं प्रति इत्युक्ते तदा मम आवश्यकम् इति ये इच्छन्ति तादृशाः क्रियाविशेषबहुलां क्रिया भिन्नभिन्नकार्याणि बहुलं भिन् बहु कार्याणि विविध कर्मकार्याणि इमाम् एतां पुष्पिताम् पुष्प पुष्पिताम् इत्युक्ते कः अर्थः एवं सन्तोषेण आनन्देन एवं पुष्पस्य विकासः इव किन्तु उत्तमवाक्यानि इति अर्थः अत्र यां वाचं काम प्रवदन्ति कथयन्ति पश्यतु पार्थ अर्जुनस्य समीपं वदति कामात्मानः कामात्मनः स्वर्गपराः वेदवादरताः नान्यदस्ति इति वादिनः अविपश्चितः जन्मकर्मफलप्रदां भोगैश्वर्यगतिं प्रति क्रियाविशेषबहुलाम् इमां पुष्पितां यां वाचं प्रवदन्ति इत्युक्ते अत्र केचन जनानां विषये वदन्ति ते कीदृशाः ते पुष्पितां वाचं वदन्ति पुष्पितां वाचं वदन्ति इत्युक्ते उत्तमानि वाक्यानि वदन्ति सुन्दरवाक्यानि वदन्ति यदा शृणुमः अस्माकं सन्तोषः भवन्ति अथवा ते तदेव वाक्यं वदन्ति कीदृशाः ते तत्र विशेष कदाचित् अस्माकं संशयः अपि भवति तादृश एकवाक्यमस्ति वेद वेदे यदुक्तं तदेव अस्ति इति वदन्तः जनाः इति एकः प्रयोगः अस्ति तत्र किल वेदवादरताः अन्यत् सर्वं वयम् अवगच्छामः अन्यत् वयं पूर्वमपि पठितवन्तः येषां किमपि नास्ति इति वदन्ति तादृशवादिनः अन्ये केचन कीदृशाः वे शून्यवादिनः अथवा वेदे यदस्ति तदेव सन्ति इति वदन्तः के ते तस्मिन् विषये किञ्चित् अवगमनम् आवश्यकं नो चेत् अग्रे संशयः वेदे इत्युक्ते अहं चिन्तयामि अत्र यस्मिन् अर्थे वदति इत्युक्ते वेदस्य कर्मकाण्डम् इति यदस्ति तदेव अस्ति इति वदन्ति इति जनाः वेदस्य भागद्वयं वयं कर्तुं शक्नुमः एकम् उपासनाकाण्डः एकं कर्मकाण्डः कर्मकाण्डः इत्युक्ते कः अर्थः कर्म एव यागाः यज्ञः एवं करणीयम् इदानीं स्वर्गकामो यजेत इति वेदे एकवाक्यमस्ति तस्य अर्थः फलप्राप्त्यर्थं के के कार्याणि तदेव फलं विचिन्त्य कुर्वन्ति इत्युक्ते किं किं कानि कानि कार्याणि कुर्वन्ति तानि कार्याणि तदेव तद् किं कार्यम् इदानीं वेदे उक्तम् इत्युक्ते अस्माकं अग्रे वेदम् इत्युक्ते संशयः न भवेत् वेदे उक्तं न करणीयं वा इति प्रश्नः न भवेत् तदर्थं वदामि वेदे उक्तम् इत्युक्ते किं यज्ञः यज्ञः किं यज्ञः किं किं करणीयम् इति पुत्र पुत्र यः पुत्रमिच्छति सः पुत्रकामेष्टि यागं करोतु अश्वमेधयागम् अथवा अन्य अश्वमेधयागं यत्किमपि फलं स्वर्ग इच्छति हम्म। एतद् यागं करोतु स्वर्गकामो यजेत इति वेदवाक्यमस्ति हम्म। वेदस्य कः अर्थः तात् एतत् अस्मिन् काले एतस्य कियत् प्राधान्यमस्ति इति अहं न जानामि किन्तु यस्मिन् काले गीतायाः उपदेशः जातः अथवा किञ्चित् कालपूर्वं यत् तस्मिन् समये तस्य बहु प्राधान्यमासीत् कारणं तदेव जीवनम् इति वदन्तः आसन् केचन किं वेदे किं किम् उक्तमस्ति इत्युक्ते कर्मकाण्डविषये वेदे अन्यदपि उक्तमस्ति वेदे उक्तकर्मकाण्डविषये इत्युक्ते यज्ञादीनाम् आचरणे एतत् करणीयं तत् करणीयं तत् करोति चेत् स्वर्गं भवति एतत् करोति चेत् अन्यत् भवति एवम् एतत् सर्वं किमर्थं करणीयम् इति तत्र विवरणं करोति तदेव वाक्यं स्वीकृत्य ते वदन्ति किं वदन्ति पश्यतु अत्र उक्तमस्ति तेन कारणेन करणीयं कुत्र उक्तं वेदे उक्तमस्ति वेदे एतत् उक्तमस्ति तेन कारणेन करणीयं तस्मिन् समये जनानां मनसि किं भवति पुनः प्रश्नः नास्ति बहूनि कार्याणि वेदे अस्ति चेत् तस्य उपरि पुनः प्रश्नकरणं नास्ति तत् सत्यमेव वेदे ज्ञानं तु अस्ति किन्तु वेदे किं भवति वेदे कर्मकाण्डः अपि अस्ति ज्ञानकाण्डः अपि अस्ति उपासनाकाण्डः अपि अस्ति वेदस्य अर्थः वेदे उक्तवाक्यानाम् अर्थः एषः एव इति ये चिन्तयन्ति इत्युक्ते वेदे यदुक्तं तदेव वेदवाक्यरताः इति उक्तं वेदवाक्ये एव तेषां रतिः वेदचिन्तनस्य विषये रतिः नास्ति अवगतं वेदवाक्ये एषः एवम् उक्तवान् तस्य वाक्यमेव मम प्रातः वेदे एवमस्ति किमस्ति वेदे कर्म करोतु कर्म करोतु इत्युक्ते यज्ञं करोतु भवान् एतत् करोतु तत् करोतु एकस्मिन् समये तत् बहु भिन्नरीत्या गतम् इत्युक्ते कथं तेनैव वयं जानीमः किल एतत् वयम् इतिहासं पठामः वयम् अवगन्तुं शक्यते बुद्धमतस्य जैनमतस्य इत्युक्ते जैनधर्मस्य सर्वम् आगमनं कथमभवत् अभवत् वेदस्य कर्मकाण्डविषये तेषां तादृशी इच्छा भवति तदा एकदृष्ट्या वयं वदामः हिन्दुधर्मस्य तत्र स्थगनमभवत् हिन्दुधर्म हिन्दुधर्मः अथवा सनातनधर्मः अस्माकम् एषः धर्मः अस्ति एतस्य विचारधारायाः एकं स्थगनं जातं कुत्र एषः एव हिन्दुधर्मः इति उक्तवन्तः हम्म। कः हिन्दुधर्मः प्रमाणम् अत्र अस्ति वेदे अग्रे न गच्छति अग्रे न गच्छति इत्युक्ते चिन्तनं नास्ति तत्र हम्म, पुनः हम्म, किमपि चिन्तनं नास्ति विचारः नास्ति यागं करोतु यज्ञं करोतु अथवा किं किमर्थं यागं करोति उत्तरमस्ति स्वर्गं मिलति एवं चेत् स्वर्गप्राप्तिः वा हिन्दुधर्मः प्रश्नः अस्ति तत्र स्वर्गप्राप्तिनिमित्तं वा हिन्दुधर्मः अन्ये बहवः धर्माः सन्ति किल अन्ये वयं जानीमः अद्य बहवः धर्माः तेषां लक्ष्यं किम् स्वर्गं स्वर्गानन्तरं तेषां लक्ष्यं न स्वर्गमित्येव लक्ष्यम् अस्मात् स्वर्गं लक्ष्यमेव नास्ति स्वर्गम् इत्युक्ते किम् एकचिन्तने चिन्तनानुसृतं स्वर्गम् इत्युक्ते इदानीं वयमपि पठामः एव स्वर्गम् इत्युक्ते सुखं सत्यं वयम् इतिहासे पठामः स्वर्गम् इत्युक्ते किं तत्र
ये इदानीं भारते सन्ति ते चिन्तयन्ति अमेरिकाम् आगच्छन्ति चेत् स्वर्गम् इति चिन्तयन् चिन्तयन्ति किल बहवः चिन्तयन्ति सर्वे चिन्तयन्ति इति अहं न वदामि किन्तु बहवः चिन्तयन्ति ये इदानीम् अत्र सन्ति तेषु बहवः चिन्तयन्ति चन्द्रलोकं गच्छामः चेत् सुखम् अथवा अन्ये कुत्रापि गच्छामः चेत् सुखम् एवं सङ्कल्पे अस्माकमपि सङ्कल्पे वयमपि इतिहासे पठामः रामायणे महाभारते वा कुत्रापि स्वर्गस्य वर्णनां स्वीकृत्य पश्यतु तत्र किं भवति रम्भा तिलोत्तमा अनन्तरं किम् उर्वशी तेषां नृत्यकार्यक्रमाः किल एवं सदा आनन्दमेव अनन्तरं किं यद्यत् वयम् इच्छामः न न वयः न वयः न भवति वयः न भवति तस्य अर्थः कः
वृत्रासुरेण सह वृत्रासुरः इति वेदे एव अस्ति एक घटना अस्ति वृत्रासुरेण सह वृत्रासुरेण सह युद्धार्थम् इन्द्रः गच्छति तत्र अस्ति इन्द्रः कथं गच्छति इत्युक्ते एक तडागसम्पूर्णं सुरां पीतवान् अद्य अद्य कुबि गणना तस्य गणना तत्र सुरां पीत्वा गतवान् इत्युक्ते कः अर्थः तावान् उन्मत्तः किल तत् इति चिन्तयति तत् इति जनाः वदन्ति खलु नो चेत् किमर्थं पिबन्ति नो चेत् किमर्थम् एतादृशप्रचारः तस्य वैद्यः अपि वदति सर्वे अपि वदन्ति दोषः तदापि जनाः पिबन्ति किं कारणम् अन्तरङ्गे कुत्रापि तत् प्रविष्टमस्ति किम् इति तत् इति किल एवमेव महिला महिलाः चेत् पुरुष हम्म. किल सः सम्बन्धः हम्म. अथवा सुरासम्बन्धः अथवा घातनस्य सम्बन्धः यत्किमपि यत्किञ्चित् पूर्वं भगिनी उक्तवती वयः न भवति तत्र अस्माकं यत्र यत्र अस्माकं दुःखमस्ति वयं किं चिन्तयामः तत् नास्ति इत्युक्ते वयं स्वर्गस्य सङ्कल्पः एवमेव स्वर्गस्य वर्णनं करोति तत् मिलति तत् स्थानं मिलति स्वर्गं मिलति इत्युक्ते कः अर्थः सुखं मिलति सुखं मिलति इत्युक्ते दुःखं न भवति आनन्दः भवति सर्वदा आनन्दः भवति तादृशम् एकस्थानं किन्तु तत्रापि वदति पुनः आगच्छति स्वर्गे अपि किमस्ति पुण्यं पुण्यं यावत् कालपर्यन्तं पुण्यम् अस्ति तावत् कालपर्यन्तमेव तदनन्तरम् अधः आगच्छति तदस्ति इत्युक्ते क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इति तत्र लिखितमस्ति तत्रापि प्रश्नः अस्ति तद्भवतु किन्तु तद् लक्ष्यम् इति ये चिन्तयन्तः सन्ति ते किं चिन्तयन्ति ततोपि अधिकं किमपि न चिन्तयन्ति किल तस्य प्रमाणं ते किं कुर्वन्ति भेदे अस्ति इति वदामि इत्युक्ते तस्मिन् काले वयं चिन्तयामः किञ्चित् कालपूर्वं चेद् यागः यज्ञं तादृशकार्यमिति चिन्तयतु अद्य अपि तस्य प्रसक्तिः अस्ति अद्य का प्रसक्तिः याग सर्वं पार्श्वे भवतु किन्तु सुखमेव अस्ति जीवने इति ये चिन्तयन्ति ते अवगच्छति वा तस्य भेदः तस्मिन् काले आसीत् तस्मिन् काले किम् आसीत् कालस्य भेदः तस्मिन् काले जनानां चिन्तनं स्वर्गं मिलति चेत् उत्तमम् इति वेदवादरताः इति वदति चेत् वेदे एवम् उक्तमस्ति इति उक्त्वा ते तिष्ठन्ति स्म तस्मिन् समये के समाजरीत्या पर पश्यामः चेत् तस्मिन् सन्दर्भे सनातनधर्मस्य अनुकूलिनः के आसन् ते अवगच्छति इत्युक्ते हिन्दुधर्मस्य अनुकूलिनः ये आसन् तस्मिन् समये इदानीं वयं हिन्दुधर्मः इति वदामः तस्य धर्मस्य अनुकू अनुकूलिनः तस्मिन् समये ये आसन् ते किं वदन्तः आसन् वेदे यदुक्तमस्ति वेदे तदुक्तमस्ति तस्मात् तत् करणीयम् एतेन कारणेन करणीयं तेन कारणेन करणीयम् इति उक्त्वा ते कर्मकाण्डे स्थितः तस्मा हिंदू धर्म अग्रे न गतः अनन्तरं वयं पश्यामः यदा शंकराचार्य काले हम्म। पुनः तत हम्म। तस्य आरम्भः जातः समानमेव महाभारते व्यास व्यासस्य काले वक्त धैर्य प्राप्त धैर्यं प्राप्तवान् हम्म। किं वक्तुं धैर्यं प्राप्तवान् तत्र लिखितमस्ति चेदपि वेदे तदस्ति चेदपि वेदे तस्य अर्थः कः केवलं कर्मकाण्डे तिष्ठतु इति न तद् सः तस्मिन् समये एव अवगतवान् तस्मिन् समये अपि तादृशाः जनाः आसन् इत्यर्थः तस्मिन् समये अपि तस्य काले अपि पश्यतु सः एकः ऋषिः अस्ति किल तस्य राज्ये सः अन्यजनान् पश्यति स्म तस्मिन् समये एव अपि समाजं कीदृशमासीत् समाजं जनाः एवमासीत् कर्मकाण्डे एव तेषाम् इच्छा अधुना अपि इदानीमपि अस्माकम् अपि पश्यतु बहु शीघ्रं कर्मकाण्डं प्रति वह गच्छामः हम्म, हम्म. कर्मकाण्डम् इत्युक्ते वेदस्य अङ्गीकारं करोति चेदपि प्रथमं कुत्र करोति एतत् करणीयं तत् करणीयं किल बहु आचार आचार न आवश्यकाः इति न अर्थः नास्ति तदपि अवगन्तव्यम् अस्माभिः किन्तु मनुष्यस्य भवति सः वदति तत्र रति भवति चेत् किं न भवति सः ज्ञानं न प्राप्नोति तस्य प्राधान्यं कियत् पर्यन्तमस्ति तदेव अवगन्तव्यं तद् न आवश्यकम् इति न तस्य आवश्यकता कियदस्ति प्रथमं प्रथमम् इत्युक्ते कः अर्थः तेन किं भविष्यति अहम् इदानीं प्रतिदिनं सन्ध्यावन्दनं करोमि इति चिन्तयतु तत्र उक्तमस्ति सन्ध्यावन्दनं करणीयम् इति उक्तमस्ति वेदे अहं सन्ध्यावन्दनं प्रतिदिनं करोमि कः लाभः तेन अहं सन्ध्यावन्दनं करोमि इति अहङ्कारः भवति चेत् कः लाभः पश्यतु अद्य बहूनां कथमस्ति अहम् एतत् सर्वं करोमि इति भावः एव ततः आगच्छति चेत् प्रयोजनं नास्ति प्रतिदिनं तत् करोति चेत् उत्तमं किमर्थम् उत्तमम् इत्युक्ते तेन मनशुद्धिः भवति इत्युक्ते सा एषः मार्गः सत्यं सन्ध्यावन्दनं करोति अथवा यागं करोति अथवा यज्ञं करोति नित्यकर्म करोति नैमित्तिककर्म करोति वेदस्य भाषायां वदामः चेत् नित्यकर्म नैमित्तिककर्म एतत् सर्वं करोति चेत् न करणीयमिति कुत्रापि उक्तं नास्ति किन्तु तत्रैव रति भवति चेत् प्रयोजनं नास्ति एतत् सर्वं किमर्थं करणीयं मनशुद्धिनिमित्तं अन्तःकरणशुद्धिनिमित्तम् एतत् सर्वं करोति चेत् अन्तःकरणशुद्धिः जायमानम् अस्ति वा न वा इति पश्यतु नास्ति चेत् न करणीयं प्रयोजनं नास्ति इत्युक्ते कः अर्थः यदा एतत् करोति तदा मन्दं मन्दम् अस्माकम् अन्तःकरणशुद्धिः भवति यदा अन्तःकरणशुद्धिः भवति तदानीं सम्यक् ध्यान कृत्वा अथवा अग्रे अग्रे गत्वा मोक्षप्राप्तिं प्रति गन्तव्यम् अवगन्तव्यं कार्यं तद् अवगमनं विना तत्र तिष्ठति चेत् तदेव प्रधानं तत्रैव एतत् सर्वमस्ति इति उक्त्वा वादं कुर्मः चेत् पुष्पितां वाचम् इत्युक्ते कः अर्थः तदेव सः उक्तवान् किल उत्तम उत्तमपदानि वदन्ति एतत् करोति चेत् एवं लाभः कुत्र वेदे अस्ति तद् करोतु एवम् उक्त्वा वयं कालव्यापनं कुर्मः चेत् किमपि प्रयोजनं नास्ति तस्मात् किं करणीयं ततः सः मार्गः तद् अवगन्तव्यं तद् लक्ष्यं नास्ति मोक्षमेव लक्ष्यं तत् लक्ष्यं नास्ति वेद वेदे यदुक्तं तद् लक्ष्यं न
यज्ञं करोतु इति यदुक्तमस्ति तत् सः मार्गः सः मार्गः एव मार्गः मार्गः इत्येव अवगन्तव्यं मार्गः एव लक्ष्यम् इति चिन्तयति चेत् किं भवति सामान्यजीवने चिन्तयतु मया एकेन मार्गेण गन्तव्यं सः तदेव लक्ष्यम् इति चिन्तयति चेत् अग्रे गन्तुं न शक्नोति सत्यम् अग्रे मम लक्ष्यमस्ति चेदेव एतस्य मार्गस्य उपयोगम् अहं कर्तुं शक्नोमि किल केन मार्गेण मया गन्तव्यं तेन तस्मिन् मार्गे अहम् अस्मि तेन मार्गेण अहं गन् गन्तुं शक्नोमि गन्तव्यं चेत् किम् आवश्यकं मम लक्ष्यं किम् इति मया अवगन्तव्यं मम लक्ष्यस्य अवगमनं नास्ति चेत् अहं किं कुर्मः स्थगनं मम जीवनस्य अग्रे गमनं नास्ति अहं तत्रैव तिष्ठामि तदेव एतेषां जीवने भवति केषां जीवने ये वेदवादरतिनः वेदे तदुक्तं यज्ञः करोतु यागं करोतु एतेन एतत् सम्पादयतु तेन भवतः पुत्रं भवान् पुत्रम् इच्छति वा पुत्रकामेष्ठी करोतु अथवा अन्यत् इच्छति वा इदानीं एतस्य सर्व अस्माकं जीवने अपि एतस्य किं वदामि स्थानमस्ति न इति न चिन्तयतु इदानीम् एतत् वयं चिन्तयामः पूर्वकालस्य यज्ञविषये चिन्तयामः तत् सत्यमेव इति चिन्तयामः अस्माकं जीवने चिन्तयतु वयमपि बहवः पुत्रकामेष्टिं कुर्वन्तः एव स्मः कः अर्थः तस्य वयमपि पुत्राणां कृते किल प्रथमं किमासीत् पुत्रः भवतु भवतु भवतु भवतु इति इच्छा आसीत् इच्छा अस्ति कर्म कृतवान्
पुत्रं प्राप्तवान् सत्यं पुत्र वा पुत्री वा किमपि एवं पुत्र एव इति न चिन्तयतु उद्योगमपि एवमेव अन्यत् किमपि चेत् अपि एवमेव तत् प्राप्तव्यम् इति इच्छा जाता तस्मिन् विषये कर्म आरब्धवान् तस्मिन्नेव कर्मणि मम रतिः अभवत् मम जीवनम् अभवत् अहं प्राप्तवान् तदा किं चिन्तनीयमासीत् तदेव लक्ष्यं न अग्रे गन्तव्यम् अस्माकम् एतस्य जीवनस्य लक्ष्यं किम् इदानीम् एकैकेन वैयक्तिकरीत्या चिन्तनीयम् अहं जन्म प्राप्तवान् किल इदानीं महोदयस्य कृते एकजन्म प्राप्तं प्राप्तं तेन चिन्तनं करणे एतस्य जीवनस्य लक्ष्यं किम् तद् न पदैः न वदामि अहं न जानामि तद् मोक्षप्राप्तिः इति वक्तुं सरलमेव एतत् सर्वम् अस्माकम् उत्तराणि रेडिमेड् अस्माकं हस्ते सन्ति मोक्षप्राप्ति इति अपि पार्श्वे स्थापयतु मोक्षप्राप्ति इति अपि सत्यं वस्तुतया प्रश्नः कः भवान् चिन्तयन् अस्ति वा न वा इत्येव प्रश्नः किल मम इदानीं मम वयः मम जीवनं अहम् एतावत् समयपर्यन्तम् अहं चिन्तितवान् अस्मि वा एतत् जीवनं किमर्थं मध्ये मध्ये अहं प्रश्नं तु पृच्छामि अथवा कुत्रापि वदामि मम अन्तरङ्गं प्रति एषः प्रश्नः अद्यपर्यन्तम् आगतः वा न वा न अन्य कति प्रश्नाः आगच्छन्ति जीवने सत्यं प्रतिदिनं शारीरिकं बुद्धि वैभवकारणेन मानसिकम् इत्युक्ते जाग्रत् मध्ये स्वप्ने सुषुप्तिमध्ये सुषुप्तिमध्ये न स्यात् वयं न जानीमः किन्तु जाग्रत् लोके स्वप्नलोके कति प्रश्नान् आगच्छन्ति तदेव भगवान् एतत् सर्वं बहु विवरणं कृतवान् पूर्वं जाग्रत् इत्युक्ते किं सत्यं किल बहुषु श्लोकेषु जाग्रत् लोकः इत्युक्ते किं स्वप्नलोकः इत्युक्ते किं सुषुप्ति इत्युक्ते किं तदा तत्र कुत्रापि मया मम जीवनविषये मयि विद्यमान अहम् इति यदस्ति तस्मिन् विषये अथवा आत्मविषये आत्मा इति वयम् अन्यभाषया वदामः किल आत्मनः विषये अहं चिन्तयन् अस्मि वा न वा इत्येव प्रश्नः अहं बहुकालपर्यन्तं पुत्रकामेष्टिं करोमि अनन्तरकालपर्यन्तं किमपि स्वर्गं मिलति सुखं भिन्नभिन्नसुखं मिलति तदेव किल स्वर्गकामो यजेत इति कः अर्थः स्वर्गमिच्छति भवान् सुखमिच्छति भवान् तदनुसृतकर्म करोतु मिलति न मिलति इति न उक्तं मया किमपि कार्यं मनसि सा निश्चयं करोतु तदनुसृतं प्रयत्नं करोतु तस्य फलं तु भवति तन्न भवति इति अत्र न वदति तन्न करणीयम् इत्यपि न वदति तत् करोति चेत् तदेव प्रमाणं तदेव अस्ति इति वदन् भवान् जीवनं करोति इत्युक्ते जनाः तादृशमेव किल सामान्यजनाः कीदृशः वयम् एतत् पृच्छामः किम् आत्मा किम् एतत् मोक्षं तत्सर्वं किमपि न किमस्ति मया उद्योगः करणीयः करोतु भवान् कर्तु किं भवान् कदारभ्य एतत् कुर्वन् अस्ति किल इदानीमपि भवान् तदेव कुर्वन् अनन्तरमपि एतदेव इदानीं भिन्नभिन्न स्टेज् मध्ये वयं भवामः आजीवनम् एतदेव कार्यं कुर्मः किन्तु तस्मिन् विषये चिन्तनं करोतु इत्येव वदति तदेव अवगन्तव्यम् एतत् श्लोकतः पठनीयं कार्यं किम् अस्माभिः चिन्तनं चिन्तनं करणीयं मम जीवनविषये അഥവാ മമ ആത്മനഃ വിഷയ മമ ആത്മനഃ വിഷയ ഇത്യുക്തെ കിം വദാമി ഝട്ടിതി അസ്മാകം മനഃ കുത്രാപി ഗച്ഛതി ആത്മമോക്ഷം ഇതി ന ലെവൽ മധ്യ ചിന്തയതു മമ അഹം ജീവനം കുർവൻ അസ്മി ഗത ചത്വാരിംശത് വർഷേഭ്യ അഹം ജീവനം കുർവൻ അസ്മി അഥവാ ഗത പഞ്ചാശത് വർഷേഭ്യ അഹം ജീവനം കുർവൻ അസ്മി അസ്മി വ നവ എതത്തു വയം ജാനീമഹ കില യഥാ മമ ജന്മ അഭവത് തദാരഭ്യ ഏകവാരം वयम् अवलोकनं कुर्मः इदानीम् अहम् अद्य अस्मि अत्र अस्मि किन्तु एतत् मध्ये निरन्तरं मम जीवने मम बाल्यं समाप्तं मम कौमारं समाप्तम् अथवा मम वार्धक्यं समाप्तं किमपि एकैककालः अग्रे अग्रे अग्रे अग्रे गच्छति तदानीमपि बाल्ये अपि अहम् आसम् असं वा न वा आसं खलु यौवने अपि अहम् आसम् इदानीमपि अहमस्मि एतत् सर्वं पूर्वम् उक्तवान् एषः एतत् सर्वं കാലം അഹം തു ഇതാനും അഹം ചിന്തയിതും ശക്നോമി സത്യം ഏകേക സമയെ അഹം കീദൃശാനി കാര്യാണി കുറവന്നാസം ഏകൈക ഫലം ദൃഷ്ട ഏകൈക കാര്യം കുറവന്നാസം സഹേവ സ്വർഗ തത്പര ഏകൈകസമയെ മമ യഥ വിദ്യാലയ പഠന്നാസം പരീക്ഷ പരീക്ഷ ഇതി അഥവാ ഉദ്യോഗ ഇതി യഥ ഉദ്യോഗം പ്രാപ്തവാൻ പ്രമോഷൻ ഇതി यदा प्रमोशन् प्राप्तवान् धनम् एतावत् आवश्यकं यदा धनमस्ति विवाहः अभवत् विवाहः अभवत् पुत्रः पुत्रः अभवत् अस्य विवाहः एतत् सर्वं भवति न भवति इति कः उक्तवान् एतत् सर्वं कालान्तरे भवति एव भवतु चिन्तयतु एतत् सर्वं करोतु न करणीयम् इति न करणीयम् इत्येव वदति किन्तु एतत् करणसमये यः एतत् मध्ये सञ्चारं करोति कः कः अहमेव किल सः अहं सः अहम् इत्युक्ते कः अर्थः यः सञ्चारं कुर्वन् अस्ति सः अहम् इदानीं किं चिन्तयन् अस्मि एषः मार्गः एव अहम् इति मम लक्ष्यं किम् इति सत्यं मम लक्ष्यं किम् इति न स्मरति इदानीं मम मार्गः एव अस्ति एषः वस्तुतया किल मनुष्यजन्म मम एकः मार्गः एव मम शिशुकालः अथवा इदानीं वार्धक्यं प्रति यत् षष्टिवर्षाणि सप्ततिवर्षाणि अशीतिवर्षाणि अहं यत् प्राप्नोमि सः कालः मम मार्गः अस्मिन् समये मया अस्मिन् मार्गे सञ्चारः करणीयः अस्मिन् मार्गे मया गन्तव्यं किमर्थं गन्तव्यम् अहम् एतत् जन्म किमर्थं स्वीकृतवान् मम लक्ष्यं किं मम लक्ष्यं किं मया कुत्र गन्तव्यं तत् विस्मरामः तद् विस्मृत्य किं कुर्मः तदेव स्पष्टता तत्र आवश्यकी लक्ष्यं विस्मृत्य वयम् इदानीं मार्गः एव जीवनम् इति विचिन्त्य कार्यं कुर्वन्तः स्मः मार्गे एव स्मः तत् सत्यमेव मार्गे भवितव्यं तदेव कर्म खलु अवगतं वा मार्गः एव जीवनम् इति चिन्तयति चेत् मार्गे एव तिष्ठति सः मार्गे एव तिष्ठति इत्युक्ते मार्गस्य स्वभावः कः मार्गः तु गन्तुमेव न गच्छति एव सत्यं किल मार्गः तु अग्रे गच्छति एव मार्गस्य स्वभावः गमनमित्येव अहं मार्गः एव जीवनमिति चिन्तयामि चेत् मम जीवनमपि एतदेव भवति किं गमनमेव किन्तु मया किं चिन्ता अवगन्तव्यम् एषः मार्गः न अहम् एषः एतस्मिन् मार्गे अहमस्मि सप्तमीविभक्तिमध्ये चिन्तनं करणीयम् मार्गः एव अहं न अहं मार्गे अस्मि अहं मार्गे अस्मि इत्युक्ते मार्गस्य आधारः कः सत्यं तदेव मम लक्ष्यमस्ति खलु एतस्य मार्गस्य अपि इदानीं मम मार्गः कः एषः मार्गः मनसि न चिन्तनीयः <laughs> मार्गः इत्युक्ते अत्र कः जीवनस्य मार्गः किल मम जीवनस्य मार्गः कौमारं यौवनं अतः शिशु वार्धक्यम् एवमेव मम जीवनस्य एकः मार्गः अस्ति एतस्मिन् मार्गे अहं चिन्तयन् आसं यदा अहं शिशुः आसं शिशुः एव इति चिन्तयन् आसं सत्यं यदा कौमारम् अभवत् कौमारमेव इति चिन्तयन् आसम् इदानीं यद् मध्यवयस्काः स्मः इदानीं वयं किं चिन्तयामः तदेव अहम् एतदेव अहम् इति चिन्तयन्तः स्मः वार्धक्यं भवति तदा तदेव अहं कारणं किम्
तदेव शङ्कराचार्य सर्वं बहु सुन्दररीत्या भजगोविन्दे लिखति किल किं बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः आत्मनि कोऽपि आसक्तः नास्ति यदा मम बाल्यकालः भवति तदानीम् अहं किं कुत्र मम आसक्तिः क्रीडा कारणं मार्गे एव अस्मि तत् एव मम जीवनमिति अहं चिन्तयति क्रीडायाम् आसक्तिः तस्मिन् समये यदा यौवनम् अभवत् तरुणी मध्ये तरुणः चेत् तरुणी तरुणी चेत् तरुणः एवम् आसक्तिः अन्य किमपि नास्ति लोके तदेव सर्वम् इति चिन्तनं कृतवन्तः इदानीं वयं तत् अवगन्तुं न शक्नुमः किन्तु टीनेज् छात्राणां समीपं पृच्छतु जीवनं किं किम् आवश्यकं भवान् किं सम्पादयितुम् इच्छति भवतः लक्ष्यं किमिति पृच्छतु तादृशमेव यदा वार्धक्यं भवति पुनः चिन्ता एव का चिन्ता किमपि नास्ति तदेव वार्तिके सर्व बहूनं किं बहु नेगेटिव् चिन्तनमेव भविष्यत्काल एकं भविष्यत्कालस्य चिन्तनं मरणं कदा भवति अथवा मां केपि न पश्यन्ति पुत्रः पश्यतु तस्य कार्यं दृष्टवान् पुत्री पश्यतु तस्य कार्यं दृष्टवान् भवतः यौवने भवानपि एतदेव कृतवान् तद् न तद् वयं न चिन्तयामः एकैकस्य स्तरे सः चिन्तयति इत्युक्ते तस्य कः अर्थः मार्गे एव तिष्ठन्तः हम्म। तस्मिन् समये किं चिन्तनीयमासीत् इदानीमपि अनावश्यकचिन्तायाः आवश्यकता नास्ति इति वदति तदेव किल ततः किमपि पासिटिव् एव पठनीयं किल तत्र किं वदति यस्मिन् कर्मणि अस्ति तत्र भवतु मार्गे किन्तु भवता लक्ष्यमेव एतत् इति भवान् न चिन्तयतु लक्ष्यं किम् लक्ष्यं किम् इति अवग भवान् कः इति अवगच्छतु तावदेव लक्ष्यं ज्ञानं प्राप्तं भवान् अवगच्छतु भवान् एव एतत् सर्वम् आसीत् किल तत् इदानीं समाप्तम् इदानीं बाल्य मम एव बाल्यकालम् आसीत् तत् समाप्तं सत्यं तस्मिन् समये भवान् चिन्तयन् किं चिन्तयन् आसीत् तद् न समापयति इति भवान् चिन्तितवान् तस्मादेव भवतः भिन्नभिन्न इच्छाः आसन् तस्मिन् समये इदानीम् अस्मिन् समये वयम् अवगच्छामः इति चिन्तयतु किम् अवगच्छामः एतत् शाश्वतं न इति एकम् अवगमनं पर्याप्तम् एक अवगमनेन किं किं वयं कर्तुं शक्नुमः सत्यं वक्तुं शक्नुमः किल धर्माचरणं कर्तुं शक्नुमः दानं कर्तुं शक्नुमः धनसम्पादनं न आवश्यकम् इति चिन्तयितुं शक्नुमः यद् अस्ति तत्र सन्तृप्तिः भवति धनं न सम्पादनीयमिति न यद् मिलति तत्र आनन्दः भवति कदा आनन्दः भवति अवगमनं भवेत् जीवनम् एतत् स्थिरं न एतत् एतत् स्थिरं न स्थिरमेकम् अस्ति तत्र तस्य विषये अवगमनं भवेत् तदेव वदति वेदवादरताः അഥവാ കർമ്മണി ആസക്ത അഥവാ ജീവനെ അന്യത് കിമപി നാസ്തി ഇതി ശൂന്യവാദിന ഏതേ സർവേ കിം വദന്തി
ഏതേ സർവേ മാർഗേ തിഷ്ടം പുഷ്പിതം വാചം വദന്തി തേ കേചന വദന്തി വേദേ സന്തി ഇതി യഥാ ശൃണുമ തദാനി അസ്മാകം മനസ്സിൽ ഭവതി ഏവമേവ അസ്തി ഇതി തേ കേബി ലക്ഷ്യം പ്രതി ന ഗച്ഛന്തി ന പ്രാപ്നുവന്തി തസ്മാത് അർജുനസ്യ സമീപം വദതി ഭവാൻ അവഗച്ഛത് കഹ ഭവാൻ अस्माकं समीपं भगवान् वदति किं भवान् कः इति भवान् अवगच्छतु
तदर्थम् अहं मया या कथं वक्तुं शक्यते तस्य अत्यन्त सरलचिन्तनं वयं कर्तुं शक्नुमः कथं कथं प्रयत्नः स्वस्य जीवनस्य विषये एव अध्ययनं करणीयम् अन्येषां जीवनं प्रति यदा गच्छामः वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः इदानीं राधारमण्जी अस्ति तेन कथं चिन्तनं करणीयम् स्वस्य जीवने अहं मम बाल्यं मम कौमारं यद्यद् मम गतं तत्सर्वम् अद्य नास्ति किल किन्तु तत्र सर् बाल्ये अपि अथवा कौमारे अपि वार्धक्ये अपि सर्वत्र अपि कः आसीत् अहमासम् अहमासम् किल अहं तत्र सर्वत्र अहमासं किन्तु मम बाल्यम् इदानीम् अस्ति वा बाल्यं नास्ति मम कौमारम् इदानीम् अस्ति वा न मम किं किम् आसीत् एकैकसमये मम कीदृशकीदृशचिन्तनमासीत् तत्सर्वं कुत्र
किमपि नास्ति अद्य तत् किमपि अहं न प्राप्नोमि कुत्रापि नास्मि एवं चेत् स्थिरं किम् इति चिन्तनं करणीयम् इति चिन्तनं न करोति चेत् तादृशचिन्तनं नास्ति चेत् एतत् जीवनं जीवनं व्यर्थमस्ति तादृश भवान् किमपि कर्म करोतु अथवा किमपि नास्ति इति वदतु एतत् यत्किमपि करोति चेदपि भवान् अग्रे गन्तुं न शक्नोति अग्रे गन्तव्यं चेत् किम् एतत् एकम् आवश्यकं किम् आवश्यकम् एतादृशचिन्तनम् आवश्यकं तदेव कर्मकाण्डे सः बद्धः भवति चेत् तेन अपि अग्रे गन्तुं न शक्यते कुत्र अपि भवतु वयमपि एकदृष्ट्या वयं सर्वे अपि कर्मकाण्डे बद्धाः एव इदानीं वेदस्य विषये तत्र स्थापयामः तद् बहु सरलं कारणं पूर्वम् आसीत् इदानीं केपि न तस्मिन् विषये न वदन्ति किन्तु वयमपि एतादृश लघु लघु आग्रहेषु आग्रहेषु बद्धाः वयं सर्वे अपि तादृश लघु लघु लघु आग्रहेषु बद्धाः पुत्रः अथवा गृहम् अथवा उद्योगः तस्य अर्थः भगवान् एतत् न करोतु इति उक्तवान् अस्ति वा न तदपि स्पष्टम् अवगन्तव्यम् एतत् सर्वमपि करोतु किन्तु तत्र भवान् न रमतु न रमतु इत्युक्ते कः अर्थः तदेव अहम् इति न चिन्तयतु अहम् एक उद्योगं कुर्वन् अस्मि अहम् एककार्यं कुर्वन् अस्मि तत् कार्यं कार्यार्थमेव करोतु तदेव अहम् इति न चिन्तयतु तदेव अहम् इति चिन्तयति चेत् किं भवति भवतः जीवनं तत्र स्थगनं मार्गः एव अहम् इति यदा चिन्तनं भवति मम अग्रे गमनं न भविष्यति अग्रे गन्तव्यम् इत्युक्ते सर्वस्मिन् समये अस्माभिः चिन्तनं करणीयम् एतद् न अहम् एतत् अहं न इति अवगमनं भवेत् वक्तुं सरलम् तादृश अवगमनाय स्वस्य जीवनस्य एव अध्ययनं करोतु इति वदति तदेव अन्यान्यवाक्यानि वेदे उक्तमस्ति अथवा अन्यत्र अस्ति इति उक्त्वा प्रयोजनं नास्ति तदेव अस्मिन् श्लोके वदति पश्यतु यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ हे पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः केचन वेदवादरताः केचन नान्यदस्ति इति वद नान्यत् किमपि नास्ति इति वदन्ति ता तादृशजनाः कामात्मनः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति एते सर्वे तत्र एव एतेषां गमनं भवति इति वदति अग्रिमश्लोकमपि एतस्यैव अनुवर्तनमस्ति समयः समयः अस्ति अग्रिम
सन्ति किल वयम् अग्रिमश्लोकमपि तेन सह एव तस्य अर्थः कारणेन पश्यामः भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते पश्यतु तत्रैव समापयति कुत्र समाधौ न विधीयते एते सर्वे कुत्र कुर्वन्ति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका इत्युक्ते स्थिरबुद्धिः व्यवसायात्मि निश्चयबुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते समाधिं प्रति न गच्छति एतेषां कस्यापि पूर्वं येषां येषां नामानि उक्तवान् ततोपि अन्यत् किञ्चिदपि योजयति किं भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् इत्युक्ते भोगाः ऐश्वर्यं तदेव उत्तमम् इति ये वदन्ति ते वयम् इदानीं तस्य सर्वस्य अर्थम् अस्माभिः स्वयं चिन्तनीयं प्रतिपदस्य बृहत् अर्थः अस्ति भोगः एव ऐश्वर्यम् इत्युक्ते कः अर्थः भोगः किम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यं किल भोगः इत्युक्ते किं यद्यद् भोक्तुं शक्यते इत्युक्ते किं भोक्तुं शक्यते किम् इन्द्रियाणाम् आहारः सत्यं यस्य येन केनापि इन्द्रियेण भवान् यद्यद् स्वीकृत्य आनन्दम् अनुभवति तत्सर्वं ते ते सर्वे के भोगैश्वर्ये प्रसक्ताः ते सर्वे चिन्तयन्ति एतदेव अस्ति इति तदेव भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां पश्यतु भोगैश्वर्यप्रसक्तानां किं भवति विषयासक्ताः तेषां किं भवति अपहृततेजसः भवति अपहृतचेतसाम् इत्युक्ते तेषां मनः तस्य पुरतः अपहृतं भवति तस्य पृष्ठतः एव गच्छन्ति इत्युक्ते अपहृतं भवति इत्युक्ते पश्यतु भोग भोग ऐश्वर्यस्य प्रति कथं गच्छामः शरीरेण सत्यम् अहम् एकैकभोगं कथम् आस्वादनं करोमि
मम इन्द्रियद्वारा मम नेत्रेण पश्यामि तद् पश्यामि श्रोत्रेण तद् शृणोमि एवमेव मनः गच्छति भोगैश्वर्य प्रसक्ताः ते तादृशं करोति चेत् किं भवति इति अग्रिमपदे वदति तेषां किं भवति तमा मनः तेषां मनः अपहृतः भवति चौर्यं कृतं तेषां मनः कैः अप कैः अपहृतं भोगैश्वर्ये किल एकैकभोगस्य पृष्ठतः अहं गच्छामि चेत् कः दोषः भवतः मनः अपहृतः भवति भवतः मनः गच्छति मनः कुत्र गच्छति आत्मविचारतः गच्छति भवतः आत्मविचारे भवतः अहं कः इति अन्वेषणे प्रवृत्ति प्रवृत्तिः भवेत् कस्य मनसः किन्तु सः मनसः तत्र न तिष्ठति तस्य कारणं किम् एकैकभोगस्य पृष्ठतः भवान् गच्छन् अस्ति पश्यतु कियत् उत्तमं वदति एतत् सर्वम् अस्माभिः किञ्चित् अवगन्तव्यम् इत्युक्ते मया मम आत्मनः विषये चिन्तनं करणीयं चेत् मया किं करणीयं तावदेव प्राक्टिकल् कथं तस्य मम आत्मा अथवा अहं कोऽहम् इति पृच्छामि चेत् न पर्याप्तं तद् करणीयं चेत् मया किं करणीयं भोगैश्वर्यप्रसक्तः इति कारणेन तया अपहृतचेतसः अस्ति कियत् कनेक्षन् करोति चिन्तयतु भोगैश्वर्ये मम इच्छा अस्ति इति कारणेन एकैकवस्तूनां पृष्ठतः अहं गच्छामि इति कारणेन गत्वा गत्वा गत्वा गत्वा गत्वा मम मनः इदानीं मम मनः नष्टः कुत्र नष्टः अपहृतः केन कारणम् इदानीं मम मनसि झटिति किम् आगच्छति तदावश्यकम् एतदावश्यकं भोगैश्वर्यप्रसक्तिः एव तया अपहृतचेतसां तेषां किं भवति
व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः इत्युक्ते निश्चयबुद्धिः तेषां बुद्धिः केषां बुद्धिः येषाम् इन्द्रियाणि येषां शरीरं भोगैश्वर्याणां पृष्ठतः गच्छन्ति तेषां मनः शान्तं न भवति येषां मनः शान्तं न भवति तेषां बुद्धिः न तिष्ठति कथं कनेक्षन् कृतवान् इति पश्यतु किल बुद्धि ശരീരം ബുദ്ധി മനഃ ശരീരം ഏതത് ത്രയം ഏക സമാന ട്യൂൺ മധ്യ ഭവതി ചേതേവ കിം ഭവതി ശ്രുതി ഭവതി ശ്രുതി ഇത്യുക്തെ ആത്മവിചാര ഭവതി ബുദ്ധി ഏകത്ര ന ബുദ്ധി ഏകത്ര ന തിഷ്ടതി ഇത്യസ്യ കാരണം കിം മനഃ एकत्र नास्ति न कारणं किं तस्य बुद्धितः मनः एव किल बुद्धिः एकत्र तिष्ठतु इति मम अस्माकं सर्वेषां विचारः अस्ति एतदेव मम कार्यम् एतद् मध्ये एव अहं तिष्ठामि इति किन्तु झटिति अग्रिमक्षणे तद् नास्ति कारणं किं मनः तत्र नास्ति मनः किमर्थं नास्ति मम इन्द्रियाणां द्वारा तत् तत्र तत्र गच्छति तदा कथम् एतदेव सम्भवति इति वदति तेन कारणेन समाधौ समाधिमध्ये आत्मनि भवतः विचारः नास्ति न स्वभावः नास्ति सः स्वभावं वयम् आनीतवन्तः स्वभावः इत्युक्ते कः अर्थः एकः इति वदति किल एषः मम स्वभावः इति वदति कः एषः मम स्वभावः प्राक्टीस् कृत्वा कृत्वा स्वभावं कृतवन्तः हम्म। सत्यं दक्षिणभारततः आगच्छन्ति ओदनमेव खादनीयम् इति स्वभावः कथम् अभवत् हम्म, रोटि उत्तरभारतजनाः रोटिकमेव खादन्ति अत्रत्यजनाः ब्रेड् एव खादन्ति एतत् एतदेव अहं खादामि कारणं मम स्वभावः कथं स्वभावः अभवत् अभ्यासः तत्र एव प्रश्नः अस्ति सः वदति समाधौ बुद्धिः अद्य न तिष्ठति चेत् समाधौ इत्युक्ते समाधिमध्ये समाधि इत्युक्ते निर्विकल्पसमाधि इत्युक्ते निर्गुणनिराकारब्रह्मे मनः न तिष्ठति गुणः अपि नास्ति आकृतिः अपि नास्ति तत्र भवति तद् एकम् अग्रिम स्टेज् अस्ति तत्र न तिष्ठति तस्य कारणं किं मनः तत्र न तिष्ठति मनः किमर्थं न तिष्ठति अहं मन इन्द्रियाणि तद् न करोति किमर्थं भगवान् एतद् उक्तवान् भवान् गत्वा तो बुद्धेः किमपि बन्धनं कर्तुं शक्नोति वा एतत् तो सर्वं लिटरलि पठामः चेत् बहु हाँ। भिन्नमस्ति हाँ, किल हाँ, अस्माकं किं भवति अस्माकं बहु वाक्यानि एव एतत् सर्वं खलु वाक्येषु अथवा पुस्तके एतत् लिटरलि पठनं बहु भिन्नमस्ति तदेव एकवारं विचारं करो यदा यदा मनः गच्छति तदा विचारं कृत्वा न करोतु वक्तुं सरलमस्ति किल यदा यदा मनः मनः इत्युक्ते किम् यदा यदा मनः गच्छति मनः कुत्रापि गच्छति वा यदा मनुष्यः गच्छति इव अथवा एतद् वस्तु गच्छति इव मनः कुत्र गच्छति मनः मनसः क्रिया का गच्छति इति किमपि न पश्यतु लोकः एव भिन्न वयम् अस्माकं भाषायां तस्य बहु परिमितिः अस्ति अस्माकं कथने अस्माकम् अवगमने अस्माकं विचारे सर्वत्र तदेव सः भिन्नभिन्नरीत्या विचारयितुं प्रयत्नं करोति तद् अवगन्तव्यं गीतापठने न चेत् अहम् एतत् सम्पूर्णं पठितवान् इति चिन्तयतु अहम् एतस्य अर्थमपि पठामि अथवा तेन किमपि अवगमनं न भवति तस्य विचारः कः अस्ति सर्वदा पश्यतु अत्यन्तं टाप् मध्ये यदस्ति इत्युक्ते अत्यन्तम् अग्रे यदस्ति तदुक्त्वा समाधि इति उक्तवान् समाधि इति वक्तुं सरलमस्ति कः जानाति समाधिविषये किल न जानाति अनन्तरं वयं वदामः वयमपि बहुवारं पुनः पुनः अग्रे बुद्धि बुद्धि भवान् जानाति वा अस्माकं मध्ये तस्य बहु बुद्धि ब्रैन् इति चिन्त्य सत्यं तस्य बहु बुद्धिः अस्ति ऐ क्यू सम्यक् अस्ति इति सर्वं वदन्ति बुद्धिः इति तस्मिन् अर्थे न वदति तत्र किं मनः तिष्ठति चेत् बुद्धिः तिष्ठति इति वदति मनः किम् कार्यं वयं के मनसा इति द्रष्टुं शक्नोति वा अनुभवामः कथम् अनुभवामः मम दुःखमस्ति कुत्र भवान् दुःखम् अनुभवति भवतः शरीरे कुत्रापि वेदना अस्ति वा दुःखकारणेन मनसि तत्स तस्मात् किमपि अस्ति इति जानीमः किन्तु तत् किम् इति यावत्पर्यन्तं वयं न अनुभवामः न रियलैस् कुर्मः तावत्पर्यन्तं तस्य बहु मूल्यं किमपि नास्ति किल ततोपि पूर्वं वदति तदा किं वदति शरीरं शरीरमित्युक्ते शरीरे ശരീരസ്യ യഥാ വയം പഠനം കുർമ്മ അവലോകനം കുർമ്മ ശരീരം ഇത്യുക്തം അവയ ഇന്ദ്രിയാണ് അവയവാനി അവയവാനി ഏകൈക കാര്യമേവ കരോതി കില തനി ഹസ്ത ഹസ്തസ് കിം പാണിപാദം കിം കരോതി കാര്യം കരോതി കില അത് പഞ്ചകർമ്മേന്ദ്രിയാണി പഞ്ചജ്ഞാനേന്ദ്രിയാണി ഏകൈകസ്യ യത് കരോതി തത് വയം കിഞ്ചിത് അവഗച്ചാം കില നേത്ര ഇന്ദ്രിയദ്വാര അഹം പശ്യാമി ഇതി ക്രിയ അഹം അവഗച്ചാമി ഖലു मम स्तरे अस्ति तद् तदपि अहं ज्ञात्वा करोमि इति नास्ति बहूनि कार्याणि पश्यामि किन्तु किम् अवगच्छामः किल तत्र किन्तु अवगन्तुं सरलं तत् इन्द्रियाणां द्वारा यद् चलति तद् तत् भवान् निरीक्षणं करोतु इन्द्रियाणां द्वारा भवान् किं किं कुर्वन् अस्ति तद् अवगच्छतु तद् अवगच्छति चेत् किम् अहं किं पश्यामि इति ज्ञात्वा भवान् पश्यतु तिष्ठति तदानीं भवतां मनः किञ्चित् तिष्ठति तदेव उपयो उपायं वदति यदा अहं किं पश्यामि इति ज्ञात्वा अथवा जानन्नेव अहं पश्यामि तस्मिन् समये मम किं भवति तस्मिन् समये मम यदा अहम् अवगच्छन्नेव अहं पश्यामि अहम् इदानीं किमपि अहं गीतां श्लोकं पठामि गीताश्लोकं पठन्नस्मि इति अवगच्छन् इत्युक्ते अवगच्छन् इत्युक्ते कः अर्थः तत्र श्रद्धया किञ्चित् श्रद्धां तत्र यच्छन् अहं तत् कार्यं करोमि तदानीं मम किं सम्भवति मनः तिष्ठति मनसि तिष्ठति भिन्नविषयः मनः तिष्ठति इति कारणेन एव तत् मनसि आगच्छति मनः एव तिष्ठति मम मया किं करणीयम् इदानीं सर्वं वयं भिन्नवस्तुं कुर्मः इदानीं पश्यतु भवती मनसि तिष्ठति इति वदति मनसि सत्यं भिन्नमस्ति चषके जलमस्ति इति वदति कारणं किम् आधारः भिन्नः तत्र मनः एव तिष्ठति इति वदति मनः एव तिष्ठति इति वदति यत् कः अर्थः तदेव वस्तु अन्यत् किमपि वस्तु नास्ति सत्यं तत् तिष्ठति यदा मनः तिष्ठति मनसि तिष्ठति चेत् बुद्धिः एकाग्रं न भवति यदा मनः तिष्ठति तदानीं किं भवति अवगन् व्यवसायात्मिका बुद्धिः अचला भवति तस्मिन् समये बुद्धिः अचला भवति तद् कर्तुम् उपायः कः तदेव अस्माभिः चिन्तनं करणीयम् इदानीं तत्सर्वं सम्यक् अस्ति श्लोकः भोगैश्वर्यं मध्ये प्रसक्तिः भवति चेत् मनः चञ्चलं भवति मनः चञ्चलं भवति चेत् बुद्धिः एकाग्रं न तिष्ठति बुद्धिः एकाग्रं न तिष्ठति इत्युक्ते समाधिमध्ये भवता आत्मविचारः न भवति समाधौ न विधीयते समाधि मध्ये अथवा आत्मनि भवतः विचारः वदति मम विषये अहं कः इति कदापि अन्वेषणं न करोति इत्यर्थः तत् अवगमनं तत्र प्रधानं न तत्र अवगन्तव्यं किं तदर्थं कः मार्गः इति सः वदति तदर्थं कः मार्गः इन्द्रियाणां विषये वयं किं किं कुर्मः किं कर्म कुर्मः कर्मविषये किं वदति सः
मनः स्थापयतु तत्र यत् कार्यं करोति तस्मिन् कार्ये मनः स्थापयतु मनः भवान् यदा स्थापयति भवतः बुद्धिः अपि अचला भवति हम्म। तदा भवतः विचारः भवति कः विचारः भवति एतत् कार्यम् एव मया करणीयमस्ति मम लक्ष्यम् एतत् वा हम्म।
इति विचारः तत् चतुर्थ स्टेज् अस्ति पश्यति प्रथमस्टेज् वयं सर्वे अद्य कथं जीवनं कुर्मः तदेव एतत् एतस्य पठनस्य प्रयोजनं भवेत् किल वयम् अद्य जीवनं कुर्मः कथम् एतस्य तस्य कः भेदः अत्र उक्तस्य वयम् अद्यापि कर्म कुर्मः एव किल वयं सर्वे अपि कर्माणि कुर्वन्तः एव जीवनं कुर्मः कः भेदः एषः वदति तत्र मनः स्थापयतु तत् स्थापयतु एतत् स्थापयतु किमर्थं समाधिमध्ये मनः नास्ति अस्माकम् आत्मविषये विचारः नास्ति अहं बुद्धिः न सम्यक् एव किं केन कारणेन अद्य नास्ति इति मम प्रश्नः किमर्थम् अस्माकम् अद्य आत्मविचारः नास्ति अथवा लक्ष्यं नास्ति इति वदामः तदर्थं किं कः उपायः इति वदति सः अत्र अत्र किं करणीयम् इति वदति वयम् एतत् पठित्वा तदा किम् अवगच्छामः इन्द्रियाणि तद् इन्द्रियाणि एव कार्यं करोति इन्द्रियाणां कार्ये अस्माकं मनः न तिष्ठति भिन्नभिन्नकार्याणि करोति इति कारणेन मनः न तिष्ठति इति कारणेन बुद्धिः एकाग्रः नास्ति बुद्धिः एकाग्रं नास्ति इति कारणेन आत्मविचारः नास्ति समाधिमध्ये न तिष्ठति इति एकः क्रमम् उक्तवान् एतेन अस्माभिः अवगन्तव्यं किं वयम् अद्य कर्माणि कुर्मः किल सः पूर्वम् उक्तवान् बहुविधवाक्यानि उक्त्वा वयं सर्वेपि कर्माणि कुर्मः कथं वयं करोमि वेदे उक्तमस्ति अथवा एतत् मम धर्मः अस्ति अहं पिता अस्मि मया एतत् न करणीयं वा तदेव तत्र श्रद्धा स्थापनी तदेव इदानीं पूर्वश्लोकद्वये किम् उक्तवान् अद्य किमर्थं वयं सर्वे बहूनि कार्याणि कुर्वन्तः एव बहूनि उत्तमानि सुन्दराणि वाक्यानि वदामः कानि सुन्दराणि वाक्य पुष्पितां वाचं वदामः वेदविषये उक्तं तद् भवतु पार्श्वे വയമപി ത താദൃശമേവ ഏഷ മമ ധർമ്മ മയാ എത്തത് കരണീയം അഥവാ മമ ധർമ്മ മമ ധർമ്മ ഇതി കാ സ്വയമേവ നിശ്ചയം കൃതം താദൃശം ഭിന്ന ഭിന്ന ഭിന്ന വാക്യാനി ഉക്തവ വയമേവ സന്തോഷം അനുഭൂയ അഥവാ ആനന്ദം അസ്തി ഇതി വിചിന്ത്യ വയം തേഷു കർമ്മ കർമ്മസു രമണം കുർമ അഥവാ തത്രേവ ചലനം കുർമ സഹ तत् करोतु न करोति इति नास्ति कारणं किं जन्मकारणेन वयं प्राप्तवन्तः तस्मिन् भवति तद् भवान् करोति वा न वा तद् भविष्यति तदेव तत्र वदति तत्र अस्माकं विश्वासः नास्ति इति कारणेन वयं भिन्नं भिन्नं कुर्मः वयं सर्वे अपि चिन्तयामः माला भगिनी चिन्तयति अद्य माला भगिनी अद्य एक पोसिशन् मध्ये अस्ति तस्याः किमपि वदतु स्वाभाविकतया नवनवतिप्रतिशतं जनानां मनसि अपि कः विचारः भवति ममेव प्रयत्नः अहं प्रयत्नं कृत्वा अत्र आगतवान् यस्मिन् कस्मिन्नपि एकनिमेषम् उपविश्य चिन्तयतु भवतः प्रयत्नः कः भवतः इव अन्ये कति जनाः प्रयत्नं कृतवन्तः ते तत्र न आगतवन्तः किल तत्र अन्यत् किमपि अस्ति तत्र सत्यं विचाराः सर्वं सत्यं तत्र तादृशसन्दर्भे अस्माभिः चिन्तनीयं यत् कर्म अहं करोमि तदेव अहमिति चिन्तनं त्यक्त्वा तदेव इत्युक्ते अहम् अद्य कः अस्मि अहं पद्मकुमारः अस्मि अहं पाठयामि अहमेव एतत् पाठयामि इति तत् चिन्तनं त्यक्तव्यं चेत् किं भवेत् प्रथमं तत् चिन्तनं तत्र विद्यमान अहङ्कारः त्यक्तव्यः अहमेव करोमि इति एकः अहङ्कारः अस्ति तत्र खलु तत् त्यजति चेत् किं भवति कर्म त्यजतु इति न तत् कार्यं कुर्वन्नेव तत्र विद्यमान अहं करोमि इति विचारं ततः वयं परिवर्तयितुं शक्नुमः चेत् किं भविष्यति
श्रद्धा भवति श्रद्धया तत् करणीयम् इति भवति श्रद्धा भवति मनः मनः अनन्तरम् अन्यत्र न गच्छति मनः अन्यत्र न गच्छति इत्युक्ते कः अर्थः मयि मम शरीरेण यदहं अहं कुर्वन् अस्मि तत्र अहं कुर्वन् अस्मि इति अहङ्कारः यदा आगच्छति तदानीं मनः किं करोति अहङ्कारं करोति किल अहं कुर्वन् अस्मि अहमेव करोमि कर्मणि न रति सत्यं तत्र यत् कार्यं करोति तस्मिन् कार्ये न रति रति कुत्र अहं करोमि इति एव प्रश्नः तत्र मम शरीरेण मम इन्द्रियाणां विषये एव चिन्तनमस्ति तदा मनः तत्र न तिष्ठति मनः बहु चञ्चलं भवति मनः चञ्चलं भवति चेत् बुद्धिः तत्र एकाग्रा न भवति बुद्धिः एकाग्रा नास्ति चेत् समाधिः न भवति इत्युक्ते भवतः അഹം ചിന്തനം തത്ര അഹം ഇത്യുക്തെ അഹങ്കാര അഹം ന ആത്മാ ഇതി ചിന്തനം തത്ര ഭവതി തത് ചിന്തനം കഥം കഥംചിത് ജീവനെ ആനയത്തു സർവാണി കാര്യാണി സമ്യക് കർത്തും ശക്നോതി ഇത് വിചാര കിഞ്ചിതേവ ഭേദ അസ്തി ലഘു ഭേദ എവ അസ്തി കാര്യം ലഘു ന മഹാൻ ഭേദ ഇത്യുക്തെ കിം യത് കരോതി തത് ന കരോതു ഇതി ഉക്തം നാസ്തി തത്രേവ അസ്മാക്കം മഹാപ്രശ്നം वयं तदेव कुर्मः वयं कुर्मः एव इदानीं पश्यतु सुरेश्जी कृते यद् जीवनं भगवान् दत्तवान् अथवा यद् जीवनं सः कुर्वन् तस्य कर्मकारणेन सः प्राप्तवान् तत् तेन करणीयमेव सत्यं सः इच्छति वा न इच्छति वा तत् कार्यं सर्वं करणीयमेव तद् विना तेन गन्तुं न शक्यते सत्यं किन्तु वयं न अवगच्छामः करणसमये वयं किं चिन्तयामः अहं करोमि इति चिन्तयामः अहं करोमि इति विचिन्त्य तद् करणीयं नास्ति तदापि तद् भवति तद् नास्ति चेदपि तद् भवति अवगच्छति वा तस्य किञ्चित् प्राब्लम् अस्ति तत्र अवगमने इदानीं यस्य कस्यापि एकस्य जीवनं पश्यति राजीभगिनी अस्ति राजीभगिनी एक जीवनं कुर्वती अस्ति किल एतत् जीवनम् अग्रे अग्रे चलति किन्तु प्रतिक्षणं राजीभगिनी एतत् जीवनं कथं कुर्वती अस्ति अहं करोमि अहं करोमि अहं करोमि इति कुर्वती अस्ति सत्यम् अहं करोमि अहं करोमि इत्युक्ते तादृशं न करोति चेदपि तत् चलति वा न वा चलति किन्तु किमर्थं सः विचारः सः विचारः एव कार्यम् इति चिन्तयति तयो मार्गः एव जीवनम् इति चिन्तयति सः मार्गः न जीवनं तस्य अन्तरङ्गे अन्य एक अहमस्मि तदेव रमणमहर्षि सर्वं पृष्टवान् तत् सः अहं कः इति हुवामै इति प्रश्नः सः तत् अवगच्छति चेत् पर्याप्तं किं भवति अस्माकं जीवनं बहु सरलं समाधिमध्ये अस्माकं श्रद्धा भवति समाधिमध्ये इत्युक्ते समाधानं भवति जीवने शान्ति भवति जीवने जीवने अवगमनस्य एकः स्पर्शः यदा भवति तस्मिन् क्षणे एतद् लोकमेव परिवर्तितं भवति अद्यपर्यन्तं यस्मिन् लोके जीवनं करोमि तस्मिन्नेव लोके अहं भवामि किन्तु अनु अनुभवस्य अवगमनस्य ज्ञानस्य एकः लघुस्पर्शः पूर्वमुक्तम् धर्मस्य लघुधर्मस्य आचरणं श्लोकत्रयतः पूर्वम् एक अत्यन्तस्वल्पज्ञानं तस्य एकबिन्दुमात्रज्ञानं यदा भवति महतो भयात् त्रायते अत्यन्त यद् भयम् अस्माकं यद् जीवनमस्ति ततः भवान् अत्यन्तसुखं ज्ञानं प्राप्नोति तत् करणीयं चेत् एतत् सर्वं न भवेत् इति एवं वेदे उक्तं तत्र उक्तम् इति उक्त्वा कृत्वा प्रयोजनं नास्ति एकवारं श्लोकं वदामः भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते समाधौ न विधीयते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः